خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ بەشىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، شۇ كۈنى خىتايلارنىڭ قەبرە سۈپۈرۈش بايرىمى بولۇپ، ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىمقى خىزمەت تەكشۈرۈشىگە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت ۋە پارتكومنىڭ بارلىق رەھبەرلىرى قاتناشقان. پائالىيەت جەريانىدا ما شىڭرۇي كومپارتىيەنىڭ ئارمىيەگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىنى ئەستە مەھكەم ساقلاش بىلەن بىرلىكتە، قىزىل ئارمىيە تارىخىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش ھەمدە ئۇنى كېيىنكى ئەۋلادلارنىڭ تومۇر تومۇرلىرىغا سىڭدۈرۈش لازىملىقىنى جېكىلىگەن. ھالبۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان ئارمىيە تارىخى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ قىزىل ئارمىيە تارىخىغا قارىتىلغان بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارلىق ئوقۇش يېشىدىكى ئۆسمۈرلەرگە خىتاي ئارمىيەسىنىڭ تارىخىنى ئۆگىتىش ھەمدە مەزكۇر تارىختىكى خىتاي شەخسلەرنى ئۇلارنىڭ ئۆگىنىش ئۈلگىسى قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى باش بولۇپ ئىجرا قىلىۋاتقان بۇ خىل مائارىپ چارىلىرىنى بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ ئاتاۋاتقان بولۇپ بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارغا خاس بارلىق تارىخ بىلىملىرى پۈتۈنلەي تەقىب قىلىنغان

خىتاي ھۆكۈمىتى يوقىلاڭ ۋەدىلەر بىلەن ئارقىغا سۈرۈپ كەلگەن ئىدى. ئەمما يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باچلېت خانىمنىڭ زىيارەت تەلىپىگە قوشۇلغانلىقى خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ قىزىق تېمىلىرىدىن بىرى بولۇپ قالدى. Forbes ژۇرنىلىنىڭ تۆتىنچى ئاپرېل سانىدا ئېلان قىلىنغان ئوبزور ماقالىسىدا مىراس فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئولىۋىيە ئېنوس كەسكىنلىك بىلەن مىشېل باچلېتنى ئۇيغۇر دىيارىغا بارماسلىققا چاقىرغان. بولۇپمۇ باچلېتنىڭ ماي ئېيىدىكى زىيارىتىنىڭ پاكىتلارنى قولغا چۈشۈرۈشنى كۆزلىگەن سەپەر بولۇشىغا قارىماي، ئۇنىڭ پەقەت بىر قېتىملىق قۇرۇق زىيارەت بولۇشى بىلەنلا ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى، چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاللىقاچان بۇ قېتىملىق سەپەرنىڭ تەكشۈرۈش ئەمەس، بەلكى پەقەتلا زىيارەت بولىدىغانلىقى ھەققىدە ئىپادە بىلدۈرۈپ بولغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىشېل باچلېت زىيارىتىنى دەستەك قىلىپ تۇرۇپ، بۇنى يەنە بىر قېتىم ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشتىكى ۋاسىتە قىلىۋالغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن. ئوبزوردا كۆرسىتىلىشىچە، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى بۇ قېتىملىق سەپەرنىڭ تەپسىلاتى توغرىسىدا ھېچنەرسە ئېلان قىلمىغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشىنى تەكشۈرۈش ھەققىدە ئۆزلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تەييارلاپ چىققان دوكلاتنىمۇ ئېلان قىلماي بېسىۋالغان. ئاپتور بۇ ھەقتە توختىلىپ، مۇشۇ ئەھۋالنىڭ ئۆزىلا بۇ قېتىملىق سەپەرنىڭ يەنە بىر قۇرۇق سوسكا بولۇپ قالىدىغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇ. شۇڭا مەن مىشېل باچلېتقا شىنجاڭغا بېرىپ ئاۋارە بولماڭ دەيمەن، دەيدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بەشىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتكە يەتتە يۈز مىليون سوم، تەخمىنەن بىر يۈز ئون مىليون ئامېرىكا دوللىرى مەبلەغ ئاجرىتىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەلا سۈپەتلىك پاختا ۋە دانلىق پۇرچاق ئىشلەپچىقىرىشنى يۈكسەلدۈرمەكچى بولغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا ئالتە يۈز مىڭ مو ئەلا سۈپەتلىك كېۋەزلىك ۋە ئەللىك مىڭ مو پۇرچاق بازىسى بار ئىكەن. خەۋەردە بۇ قېتىملىق زور مەبلەغ بۇ ئىككى تۈرنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتىنى ئاشۇرۇشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئاساسلىق ئاشلىق ۋە پاختا ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلاندۇرۇۋاتقان بولۇپ، بۇلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىسى ئەڭ كۆپ قوللىنىلىۋاتقان ساھە ئىكەنلىكى مەلۇم. خەلقئارادىكى كەسكىن تەنقىدلەر تۈپەيلىدىن خىتاينىڭ دۇنيا پاختا بازىرىدىكى سودىسى ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغان بولۇپ، بۇ پاختىلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇيغۇر دىيارىدىن چىقىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ داۋاملىق ھالدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىغا غايەت زور مىقداردا مەبلەغ سېلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، بەزىلەر بۇنىڭ خىتايدىكى ئاشلىق قەھەتچىلىكى بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەييارلىقى ئىكەنلىكىنى ئالغا سۈرمەكتە ئىكەن.

بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىدا بۈگۈنكى خىتايدا تىل ۋە مىللىي كىملىككە بولغان چەكلىمىلەرنىڭ كۈچىيىشى ماۋزۇلۇق بىر گۇۋاھلىق يىغىنى ئېچىلدى بۇ گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر، تىبەت ۋە موڭغۇل قاتارلىق مىللەتلەرگە قاراتقان سىياسىتى، تىل ھوقۇقى ۋە مائارىپ سىياسىتى ھەققىدە ئابدۇۋەلى ئايۇپ قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ گۇۋاھلىقلىرى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىلەر.
بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ كېلىۋاتقان خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىگە دىققەت تارتىدىغان، بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇر، تىبەت ۋە موڭغۇل قاتارلىق مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان قوش تىللىق مائارىپ نامى ئاستىدىكى ئانا تىلنى يوقىتىش ھەرىكىتى ۋە ئۇنىڭ ئەۋلادلارنىڭ تىلى ۋە مىللىي كىملىكىگە كۆرسىتىۋاتقان تەسىرىنى يەنىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىش مەقسەت قىلىنغان بىر گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى بۈگۈنكى خىتايدا تىل ۋە مىللىي كىملىككە بولغان چەكلىمىلەرنىڭ كۈچىيىشى ناملىق بۇ ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا ئۇيغۇر ئانا تىل پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ لاتروپ ئۇنىۋېرسىتېتى سىياسەت ئاخبارات ۋە پەلسەپە فاكۇلتېتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى گېرالد روچى جەنۇبىي موڭغۇلىيە كىشىلىك ھوقۇق ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئېنگباتۇ توگوچوگ تىبەت ھەرىكەت ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى لادېن تىتوڭ قاتارلىقلار قاتنىشىپ دوكلات بەردى
كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلېي ئەپەندىنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئېچىلغان بۇ يىغىندا ئالدى بىلەن تەتقىقاتچى گېرالد روچى سۆز قىلىپ خىتايدا نۆۋەتتە مىليونلىغان كىشىنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى يوقىتىش خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى
ئۇ ئادەتتە خىتايدا بۇ تىللارنىڭ ئۆچۈرۈش ۋە بېسىم قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى خىل ئۇسۇل بىلەن يوقىتىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈردى ئۇ ئۆچۈرۈش دېگەنلىك ئادەتتە بىر تىلنىڭ ئايرىم بىر تىل ئىكەنلىكىنى رەت قىلىپ ئۇنى دېئالېكت دەپ ئىزاھلاشنى كۆرسىتىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى خىتايدىكى ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق تىلنى رەت قىلىپ ئاران ئۇنىڭ ئەللىك ئالتىسىنى تىل دەپ قوبۇل قىلغان بۇ ئېتىراپ قىلىنمىغان تىللارنى سۆزلەيدىغان كىشىلەرنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي ھوقۇقلىرى قاتتىق چەكلەنمەكتە. بىراق خىتايدا ئۇيغۇر تىلى ۋە موڭغۇل تىلىغا ئوخشاش قوبۇل قىلىنغان تىللارمۇ ئوخشاشلا بېسىمغا دۇچ كەلمەكتە، دېدى.
گېرالد خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايچە بولمىغان تىللارغا قاراتقان ھەر تۈرلۈك بېسىمى سەۋەبىدىن ھازىر خىتايدىكى مەۋجۇت تىللارنىڭ يېرىمىنىڭ دېگۈدەك غايىب قىلىنغانلىقىنى ئۇنى سۆزلەيدىغانلارنىڭ قالمىغانلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئىشغالىيەتچى تارىخىنى رەت قىلىپ ئۆزىدە يەرلىك مىللەتلەر يوقلىغىنى ئىلگىرى سۈرگەچكە بې دې تېنىڭ يەرلىك تىللارغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتلىرىگىمۇ ئىشتىراك قىلىشنى رەت قىلىپ كەلگەنلىكىنى ئەسكەرتتى The goal of this decade is Leaving no one behind and no one outside. We have a responsibility to extend. ئۇ شى جىنپىڭ يېتەكچىلىكىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئون يىللىق سىياسىي غايىسىنىڭ ھېچكىمنى بوش قويماسلىق ئىكەنلىكىنى، يەنى بارلىق تىللارنى يوقىتىپ، خىتاي تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنى بۇنىڭغا قارشى جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىردى. يىغىندا ئۇيغۇر زىيالىيسى ۋە ئانا تىل پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇيغۇر تىلىنىڭ بۈگۈنكى ۋەزىيىتى ھەققىدە مۇھىم سۆز قىلدى ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى نىشان قىلغان سىياسەتلىرىنىڭ يېقىندىلا باشلىغان بولماستىن بەلكى بەلگىلىك تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈردى.
Chinese Communist rule Uyghur language faced difficulty first first like Uyghur Alphabet Revised، It means that after. ئۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىدارە قىلىشقا باشلىغاندىن بۇيان جەمئىي تۆت قېتىم يېزىق ئۆزگەرتىش ھەرىكىتى ئېلىپ بارغانلىقى، ئۇيغۇر يېزىقى كىرىلچە، لاتىنچە ۋە كېيىنچە ئەرەبچە ئاساسىدا تۈزۈلگەن ئېلىپبەلەرگە ئالماشتۇرۇلۇش جەريانىدا،

ئابدۇۋەلى ئايۇپ سۆزىدە يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلدىن كېيىن گەرچە ئۇيغۇر ئېلىپبەسى ئۆزگەرتىلمىگەن بولسىمۇ ئەمما ئۇيغۇر تىلى ئىملا قائىدىسىنىڭ بەش قېتىم ئۆزگەرتىلگەنلىكى بۇنىڭ يېزىقچىلىق ۋە ئالاقە ئىشلىرىدا نۇرغۇن مەسىلىلەرگە يول ئاچقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئانا تىل مائارىپى چەكلىنىشكە باشلىغان بولسا ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئانا تىلىنىڭ ئالىي مائارىپتىن پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىلغانلىقىنى ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش ھەرىكەتلىرىگە زەربە بېرىلگەنلىكىنى بايان قىلدى ۋە ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى ئۇيغۇر تىلىنى تىرىلدۈرۈش ھەرىكىتى قوزغىغان مەمتىمىن ئېلىيار قاتارلىق ئوندىن ئوشۇق ئۇيغۇر زىيالىيسىنىڭ ئون ئىككى يىللىق قاماق جازاسى قاتارلىق مۇددەتلىك قاماق جازالىرى بىلەن جازالانغانلىقىنى ئۆزى باش بولۇپ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى باشلىغان ئۇيغۇر ئانا تىل ھەرىكىتىنىڭمۇ باستۇرۇلۇپ ئۆزىنىڭمۇ قاماق جازاسىغا مەھكۇم قىلىنغانلىقىنى ئاڭلىتىپ ئۆتتى

ئۇ يەنە ھازىر لاگېرلاردا يېتىۋاتقان ئۈچ مىليونچە ئۇيغۇرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ بالىلار لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى بۇلارنىڭ پۈتۈنلەي خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتى بويىچە تەربىيىلىنىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى ئۇ بۇنىڭغا مىسال بەرگەندە تۈركىيە پۇقراسى بولغانلىقتىن تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن قايتۇرۇپ كېلىنگەن ئىككى ئۇيغۇر پەرزەنتىنىڭ دەل شۇنداق بالىلار لاگېردا ياتقانلىقىنى ئۇلارنىڭ قىسقىغىنە ئىككى يىل ئىچىدە ئۇيغۇر تىلىنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ كەتكەنلىكىنى بايان قىلدى ئۇ بۇنىڭدىن قارىغاندا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلى مەدەنىيىتى ۋە كىملىك بىلەن پۈتۈنلەي ئايرىۋېتىلگەن ھالدا چوڭ بولۇۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئىنتايىن خەتەرلىكلىكىنى ئېيتىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن ۋە خەلقئارا جەمئىيەتتىن جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشنى تەلەپ قىلدى
تىبەتلىك پائالىيەتچى لادون تېتوڭ ۋە جەنۇبىي موڭغۇلىيىلىك پائالىيەتچى ئەنگىباتو توگوچوڭلارمۇ تىبەت ۋە موڭغۇل تىللىرىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ھەققىدە دوكلات بەردى ئۇلارمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ باشلامچى بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر تىبەت ۋە موڭغۇل قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ تىلىنى مىللىي ئۆرپ ئادەتلىرىنى يوقىتىش ئارقىلىق بۇ مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى توسۇشقا چاقىردى.

ۋە موڭغۇللار ئۈچۈنمۇ خۇددى ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرگە چىقىرىلغان قانۇنلاردەك مەخسۇس قانۇن چىقىرىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى تىبەت پائالىيەتچى بولسا ئەينى يىللاردا كانادا ۋە ئامېرىكىدا يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى ياتاقلىق مەكتەپلەرگە يىغىۋېلىپ ئوقۇتۇش كەلتۈرۈپ چىقارغان پاجىئەلەرنىڭ كەڭ ئاشكارىلىنىپ بۇ دۆلەتلەر بۇنىڭ خاتالىقىنى قوبۇل قىلىۋاتقان مۇشۇنداق پەيتلەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىبەت ۋە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگىمۇ ئوخشاش خاتالىقنى سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى ئۇ مۇنداق دېدى
ئامېرىكا خىتاي ھۆكۈمىتى يولغا قويۇۋاتقان بۇ ياتاقلىق مەكتەپلەرنى كەڭ دائىرىدە ئاشكارىلىشى ۋە ئوچۇق ئاشكارا ئەيىبلىشى كېرەك مانا بۇ ئېلىنىشقا تېگىشلىك تەدبىرلەرنىڭ باشلىنىشىدۇر بۇنداق ياتاقلىق مەكتەپلەر تاقىلىشى ۋە بالىلار ئاتالىرىغا قايتۇرۇلۇپ بېرىلىشى كېرەك

ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ئاۋام پالاتا ئەزاسى مىشېل ستېل ۋە باشقا ئەزالارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەندە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ قۇدرىتىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇنى قوغداشتىكى ئىرادىسىدىن قورققانلىقىنى شۇڭا ئۇنى ئۆزىگە تەھدىت دەپ قاراپ يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى بولۇپمۇ ئابدۇۋەلى ئايۇپ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر ئۇيغۇر بالىلىرىنى قەدىمكى خىتاي تىلى كۇڭزى قاتارلىق قەدىمكى خىتاي مەدەنىيىتىگە ئائىت تېكىستلەر ۋە ئۆرپ ئادەتلەر بىلەن تەربىيىلەۋاتقانلىقىدەك نۇقتىغا دىققەت تارتىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر بالىلىرىنى خىتايدىنمۇ بەك خىتاي قىلىپ چىقىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ دېدى
گۇۋالىق يىغىندا سۆز قىلغان مۇتەخەسسىسلەر بىردەك ئامېرىكا ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ بۇ مىللەتلەرنىڭ تىلىنى مەدەنىيىتىنى چەكلەش ئۇلارنى ئاسسىمىلياسىيە قىلىپ يوقىتىش ھەرىكىتىنى ئەيىبلەش توختىتىش ۋە بۇ تىللارنى قوغداپ قېلىشتەك ئەخلاقىي مەجبۇرىيىتى ۋە مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى ئەسكەرتتى ۋە شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى بۇ يىلتىزىدىن قومۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ دۇنيا ئۈچۈنمۇ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى

سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ پايتەختى رىيادقا يۆتكىگەن ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، سەئۇدى دائىرىلىرى ئۆتكەن ھەپتە بۇ تۇتقۇنلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ تۇرغان بىر ئۇيغۇر ئايالنى، شۇنداقلا ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزىنىمۇ تۇتقۇن قىلغان. سەئۇدى دائىرىلىرىنىڭ بۇ ھەرىكىتى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا تېخىمۇ قاتتىق ئەندىشە قوزغىغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئون بىرىنچى ئايدا ھەمىدۇللا ۋەلى ۋە نۇرمەمەت روزى ئىسىملىك ئىككى ئۇيغۇرنى تۇتقۇن قىلىپ، خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكە تەييارلىق قىلىۋاتقان سەئۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ھەپتە مەككىدە ئولتۇرۇشلۇق بىر ئۇيغۇر ئايال بىلەن ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزىنىمۇ تۇتقۇن قىلغان خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ۋەقەدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ ئېيتىشىچە نۆۋەتتە تۇتقۇنغا ئۇچرىغان ئانا بىلەن قىز ھەمدۇللا ۋەلى ۋە نۇرمەمەت روزىغا قوشۇپ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش خەۋپىدە قالغان خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ تۆتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى جىددىي چاقىرىقىدا بۇخەلچەم ئابلا ۋە ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى مارت پەيشەنبە كۈنى مەككىدە تۇتقۇن قىلىنىپ مۇساپىرلارنى قايتۇرۇش مەركىزىگە قامالغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئېيتىشىچە بۇخەلچەم ئابلانىڭ دوستلىرى ئېرىشكەن ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا سەئۇدى ساقچىلىرى بۇخەلچەم ئابلاغا ئۇلارنىڭ ھەمىدۇللا ۋەلى ۋە نۇرمەمەت روزىغا قوشۇلۇپ خىتايغا يوللىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان بۇخەلچەم ئابلا نۇرمەمەت روزىنىڭ بۇرۇنقى ئايالى بولۇپ نۇرمەمەت روزى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا تۈركىيەدىن ئۆمرە ھەجگە كەلگەن ھەمىدۇللا ۋەلى بىلەن بىللە تۇتقۇن قىلىنغان سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ جىددە شەھىرىدىكى زاھبان تۈرمىسىگە قامالغان ئىككىيلەن يېقىندا سەئۇدى ئەرەبىستان پايتەختى رىيادقا يۆتكەپ كېلىنگەن بولۇپ بۇ ھەمىدۇللا ۋەلىنىڭ تۈركىيەدىكى ئائىلىسى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا ئۇلارنىڭ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش ئەندىشىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن ئىدى ھەمىدۇللا ۋەلىنىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق كىچىك قىزى نۇرىمان ھەمىدۇللانىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلارنىڭ بۇخەلچەم ئابلا بىلەن بولغان ئالاقىسى ئوتتۇز بىرىنچى مارتتىن باشلاپ ئۈزۈلۈپ قالغان. نۇرىمان ھەمىدۇللا بەشىنچى ئاپرېل زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇخەلچەم ئابلانىڭ قىزى بىلەن بىللە تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن مەككە ئەتراپىدىكى مۇساپىرلارنى قايتۇرۇش مەركىزىگە ئېلىپ كېتىلگەنلىكى، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭدىن قايتا ئۇچۇر ئالالمىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن ئاشۇ ئوتتۇز بىرىنچى چېسلا ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ئۇچۇر كەلگەن پېتى باشقا ھېچقانداق خەۋەر كەلمىدى. ئۇ ئۇنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى سىلەر قانداق بىلدىڭلار؟
تېلېفون قىلغانتى بىزگە. قاچان قىلغانتى تېلېفون؟ ئوتتۇز بىرىنچى چېسلا كەچقۇرۇنغۇ دەيمەن، ئوتتۇز بىرىنچى چېسلا كەچقۇرۇن ھە. نېمە دېگەنتى ئۆزىنىڭ ئاشۇنداق بىر خەتەرگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى دېگەنمۇ سىلەرگە؟
خەتەرگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئەمەس، بىۋاسىتە خەتەرگە ئۇچرىغانلىقىنى، يەنى قىزى بىلەن ئۆيدە ئىكەنتۇق، شۇنىڭ بىلەن ساقچىلار كېلىپ تەكشۈرۈپلا بۇلارنى ئېلىپ مېڭىپتۇ. ئاۋۋال ساقچىخانىغا ئاپىرىپ بېرىپتۇ، ساقچىخانىغا ئاپىرىپ بارغاندىن كېيىن ئاندىن قايتۇرۇش مەركىزىگە ئاپىرىپ بېرىپتۇ ئۇلارنى. شۇ دەسلەپ تېلېفوننى يىغىۋالاتتىكەنتۇق، نېمە ئۇلار ئىچى ئاغرىپ ئەمىسە خوشلىشىۋالغىن دەپ تېلېفوننى بېرىپتۇ، شۇنىڭ بىلەن دەرھال خەۋەر يەتكۈزۈپ بولۇپ شۇ يوقاپ كەتتى.
ئۇنىڭ كەينىدە تېلېفون ئالساڭلا ئالمايۋاتامدۇ؟ ياق ئالمايۋاتىدۇ. ھېچقانداق ئۇچۇر يوق ھازىرغىچە. نەگە ئېلىپ بېرىپتىكەن ئۇلار جىددىگىمۇ يا رىيادقىمۇ؟
مەككىكەن ئۇ يەر، بىز جىددە ئوخشايدۇ دەپتىمىز. خەرىتىنى ئەۋەتىپ بەرگەنتى ئاشۇ مەككىدىكى جىددىگە ماڭىدىغان چوڭ يولغا يېقىن يەردە شۇمەيسى دەپ بىر نېمە باركەن. تۈرمىلەر، ساقچىخانا ئاندىن كېيىن ئاشۇنداق قايتۇرۇش مەركىزى دېگەندەك يەرلەر توپلانغان بىر مەركەز ئىكەن ئاشۇ دېگەن.

ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى سىياسىتىمىز بىزنىڭ بارلىق باياناتلىرىمىزدا ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بىراق، سىزگە ئېيتسام، سىز دېگەن دېلودىن مېنىڭ خەۋىرىم يوق. مەن بۇ ئىشقا مەسئۇل ئەمەس. مەن باشقا ئىشقا مەسئۇل. مېنىڭ باشقا خىزمەتداشلىرىم بار، بەلكى بۇلار سىز سورىغان سوئاللارغا ياخشىراق جاۋاب بېرىشى مۇمكىن. ئەگەر سىز خالىسىڭىز تېلېفونىڭىزنى ئۇلارغا بېرەي، ئۇلار بەلكىم سىزگە تېلېفون قايتۇرۇشى مۇمكىن. بىز ئۇنىڭدىن يەنە سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى سىياسىتىنى ئېنىق دېدىڭىز. ئۇنىڭ قانداق ئېنىق ئىكەنلىكىگە ئېنىقلىما بېرىپ باقامسىز دەپ سورىغان بولساقمۇ، لېكىن ئۇ بۇ سوئالغا يەنىلا ئۇنىڭ خىزمەتداشلىرىنىڭ جاۋاب بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بىز سەئۇدى دىپلوماتلىرىنىڭ تېلېفون قايتۇرۇشىنى ساقلىغان بولساقمۇ، بىراق ئۇلاردىن ھازىرغا قەدەر ھېچقانداق تىۋىش كەلمىدى. سەئۇدى دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇن قىلىپ خىتايغا قايتۇرۇش خەۋپى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنى ئىزچىل ئەندىشىگە سېلىپ كەلگەن. بۇ قېتىم خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇخەلچەم ئابلا ۋە ئۇنىڭ قىزىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ، قالغان ئىككى ئۇيغۇر بىلەن بىللە خىتايغا قايتۇرۇلۇشىغا قارىتا جىددىي چاقىرىق ئېلان قىلىپ، سەئۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتىدىن تۇتقۇنلارنى دەرھال قويۇپ بېرىشنى، ئەگەر ئۇلار خىتايغا قايتۇرۇلسا لاگېرغا قامىلىشتەك زور خەۋپكە دۇچار بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان بۇ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ تۇتقۇنلارنى خىتايغا قايتۇرماسلىق توغرىسىدا ئىككىنچى قېتىم بۇنداق چاقىرىق ئېلان قىلىشىدۇر مەزكۇر تەشكىلات بۇنىڭ ئالدىدا سەئۇدى دائىرىلىرىدىن ھەمدۇللا ۋەلىي بىلەن نۇرمەمەت روزىنى خىتايغا قايتۇرماسلىقنى ئۇلارنىڭ نېمە ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى

ئۇلارنىڭ تەقدىرى ھازىرنىڭ ئۆزىدە قانداق بولغانلىقىنى بىلمىدۇق. بەلكىم سىز كۆرگەن بولۇشىڭىز كېرەك، ب د ت نىڭ ئالاھىدە تەكشۈرۈش مۇتەخەسسىسلىرىمۇ بۇ توغرىسىدا بايانات ئېلان قىلدى. شۇنداقلا يەنە خەلقئارا پارلامېنتلارئارا خىتاي بىرلەشمىسىمۇ بايانات ئېلان قىلىپ، سەئۇدى ھۆكۈمىتىگە خەت يازدى. قىسقىسى، بىر قاتار تەشكىلاتلار ۋە ئورگانلار بۇ مەسىلىدە بېسىم قىلىۋاتىدۇ، بىراق ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۇلارغا نېمە ئىش بولغانلىقىغا بىرنېمە دېمەك مۈشكۈل. ئالكان ئاكاد يەنە ھازىرقى باسقۇچتا ئۆزلىرىنىڭ كۆپ نەرسە دېيەلمەيدىغانلىقى، تۇتقۇنلارنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلۇپ بولغان بولۇشى ياكى داۋاملىق سەئۇدى ئەرەبىستاندا بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى. ھازىرقى ۋاقىتتا بىز كۆپ نەرسە دېيەلمەيمىز، چۈنكى بۇ بولۇۋاتقان نازۇك مەسىلە. ئۇنىڭ ئۈستىگە بىزنىڭ ئۇلارغا نېمە بولغانلىقى توغرىسىدا ئىلگىرىلەپ ئۇچۇرىمىز يوق. سىزمۇ بىلگەندەك بۇ دېلودا ئۇچۇرغا ئېرىشمەك قىيىن. بەلكىم ئۇلار ھازىر يولدا بولۇشى مۇمكىن. شۇنداقلا يەنە ئۇلار يولغا سېلىنىپ بولغان بولۇشى ياكى داۋاملىق سەئۇدى ئەرەبىستاندا بولۇشى مۇمكىن. نۆۋەتتە ئۇلارنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ تۆتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر كەڭ كۆلەملىك قامىلىش، جازالاش ۋە قىيىن قىستاققا ئۇچراۋاتقان بىر ۋاقىتتا بىر بالىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت كىشىنى خىتايغا قايتۇرۇش، خەلقئارا قانۇنغا چۆچۈتەرلىك دەرىجىدە خىلاپلىق قىلىش قىلمىشىدۇر دېيىلگەن. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يەنە سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى بار دۆلەتلەرنى رىياد ھۆكۈمىتىگە بېسىم ئىشلىتىشكە چاقىرىپ، تۆت ئۇيغۇرنى بۇ ئاپەت خاراكتېرلىك ئۆتكۈزۈپ بېرىشتىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن ۋاقىت قىستاپ كەلمەكتە، سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى بار باشقا ھۆكۈمەتلەرنىڭ دەرھال بۇ ئىشقا ئارىلىشىپ، رىياد دائىرىلىرىنى خەلقئارا مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشقا ۋە چېگرىدىن قوغلاپ چىقىرىشنى توختىتىشقا ئۈندىشى مۇھىم بولۇپ قالدى، دېگەن. لېكىن نۇرىمان ھەمىدۇللانىڭ ئېيتىشىچە، ھازىرقى ئەڭ خەتەرلىك تەرىپى ھەر قانچە تىرىشقان بولسىمۇ، لېكىن دادىسى ھەمىدۇللا ۋە قالغان ئۈچ نەپەر تۇتقۇننىڭ ھېچقانداق خەۋىرىنى ئالالماسلىقى ئىكەن. ئۇنىڭ ھېچقانداق گۇناھى يوقتى. ئاندىن بۇ ھازىر بىز. ئۇ سەئۇدى ھۆكۈمىتى بىزگە ھېچقانداق جاۋاب بەرمەيۋاتىدۇ. مەيلى تۈركلەر سۈرۈشتە قىلسۇن ياكى باشقا ئامېرىكىدىكىلەر يول دېگەندەك سۈرۈشتە قىلسۇن. ھازىر بىز دادامنىڭ قايتۇرۇلغان قايتۇرۇلمىغانلىقىنى بىلمىدۇق ئۇ تۆت كىشىنىڭكى. ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدىن ھازىر سەئۇدىدە ياشاۋاتقانلار بۇ ئىشقا ئارىلىشىشتىن قورقتى، تۈركلەرمۇ قورقتى مەسىلەن. ھازىر بىز جىددىي باشقا مىللەتتىن بولغان، يەنى بىخەتەر بىر دۆلىتى بار ئادەمگە موھتاج ھازىر خەۋەرنى ئېلىش ئۈچۈن. تاشقى ئىشلار بىلەن ئالاقىلىشىپ، يەنى خەلقئارالىق ئورۇنلار بىلەن ئالاقىلىشىپ قويۇۋاتىمىز. لېكىن دادامنىڭ ۋە مېنىڭ ئاشۇ تۆت قېرىنداشنىڭ شەھەردە بار يوقلۇقىنى بىزگە بىر خەۋىرىنى يەتكۈزسە بولاتتى. مەيلى سەئۇدى ھۆكۈمىتى بولسۇن ياكى ئوتتۇرىدا بىرەر ئادەم بولسۇن دېگەندەك. ھازىر ھېچقانداق خەۋەر يوق. ئەڭ خەتەرلىك بولغىنى شۇ ھېچقانداق خەلققە خەۋەرنىڭ كەلمەسلىكى ھازىر. بۇ ۋەقە ئۆتكەن ھەپتە BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئالاھىدە تەكشۈرگۈچى مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەر ھوقۇقى ۋە دىنىي ئەركىنلىككە مەسئۇل ئىككى تەكشۈرگۈچى مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى بايانات ئېلان قىلىپ، سەئۇدى ھۆكۈمىتىدىن ھەمىدۇللا ۋەلى بىلەن نۇرمەمەت روزىنى خىتايغا قايتۇرماسلىقنى تەلەپ قىلغان باياناتتا، سەئۇدى ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارا مەجبۇرىيىتىگە ئەمەل قىلىشى تەلەپ قىلىنىپ، ئەگەر بۇ ئىككى ئۇيغۇر خىتايغا قايتۇرۇلسا، ئۇلارنىڭ ئىنسان ھەقلىرىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە دەپسەندە قىلىنىش خەۋپىگە ئۇچرايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ئىدى. BDT مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ مەزكۇر باياناتى بىرىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنىشىنىڭ ھارپىسىدا بۇخەلچەم ئابلا بىلەن ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزى، تۇتقۇن قىلىنغان.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھەر قايسى دۆلەتلەردە بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسانىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدىكى بارىن ئىنقىلابىنى خاتىرىلىدى. بەشىنچى ئاپرېل كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى يەنە بارىن ئىنقىلابى، ۋە شۇندىن كېيىن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇم سىياسىتى ھەققىدە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. بارىن ئىنقىلابى يۈز بەرگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلىدىن بۇيان چەت ئەللەردە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ھەر يىل تۆتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى بۇ تارىخىي ۋەقەنى ھەر خىل شەكىللەردە خاتىرىلەپ كەلمەكتە. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان ئەللەردە نامايىش قىلىش، ئاخبارات، بايانات ئېلان قىلىش، بارىن شېھىتلىرىنىڭ روھىغا ئاتاپ قۇرئان تىلاۋەت قىلىش قاتارلىق خىلمۇ خىل ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئەڭ زور ۋەقەلەرنىڭ بىرى ھېسابلانغان بارىن قوزغىلىڭىنى خاتىرىلەپ ۋە ياد ئېتىپ كەلمەكتە. بەشىنچى ئاپرېل كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەخسۇس بايانات ئېلان قىلدى. ئۇ باياناتىدا مۇنداق دېدى.
بۇنىڭدىن ئوتتۇز ئىككى يىل ئىلگىرى بارىن خەلقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمىغا قارشى قوزغىلىپ، ئۆزىنىڭ ھەققىنى، ئادالىتىنى تەلەپ قىلغان. بۇنىڭغا نەق بۈگۈن ئوتتۇز ئىككى يىل ئۆتكەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ ۋەقە خۇددى تۈنۈگۈن يۈز بەرگەندىكىدەك تېخى خەلقىمىزنىڭ قەلبىدىن، يۈرىگىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتكىنى يوق، چۈنكى ئوتتۇز ئىككى يىلنىڭ ئالدىدا قانداق شەكىلدە ئۇيغۇر خەلقىگە زۇلۇم داۋام قىلىۋاتقان بولسا، ئارىدىن ئوتتۇز ئىككى يىل ئۆتكەن بۈگۈنكى كۈندە بۇ زۇلۇم بارغانسېرى تەدرىجىي تېخىمۇ شىددەتلىك تۈسكە كىرىپ، بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەۋرىگە قەدەم قويدى.

ئوتتۇز ئىككى يىل ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئاشۇ ھەرىكەتكە قارىتا ۋاقتىدا تېگىشلىك جاۋابىنى بەرگەن بولسا، ئۇيغۇر خەلقىگە بولغان ياردەملىرىنى ئۇزاتقان بولسا ۋە دىققەت قىلغان بولسا، بەلكىم بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بۇ دەرىجىگە يەتمىگەن بولاتتى، ئەمما دۇنيانىڭ بۇ نەرسىلەرگە سۈكۈتتە تۇرۇشى، كۆرمەسلىككە سېلىشى بۈگۈن بۇ ئوتتۇز ئىككى يىلدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاندا يېڭى بىر ۋەزىيەتنى يارىتىشىغا سەۋەب بولدى دەپ ئويلايمەن، شۇنىڭغا دۇنيا تېخىمۇ جىددىي ھەرىكەتكە كېلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشۇ بارىندا ئۆلتۈرۈلگەن نەچچە يۈزلىگەن مىڭلىغان بالىلار، ئانىلار ۋە بىگۇناھ ئىنسانلىرىمىزنىڭ جىنايى جاۋابكارلىغىنى خىتاي ھۆكۈمىتىدىن سورىشى كېرەك، بۇنىڭ جىنايى جاۋابكارلىغى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سۈرۈشتە قىلىنىشى كېرەك، ھېسابى ئېلىنىشى كېرەك. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىغىغا بىنائەن بەشىنچى ئاپرېل كۈنى بارىن ئىنقىلابى يۈز بەرگەنلىكىنىڭ ئوتتۇز ئىككى.

ئۇيغۇرلارنى قوللاپ كېلىۋاتقان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى مۇستافا دەستىچى ئەپەندى، كېلىچەك پارتىيەسى ۋەكىلى، شۇنىڭدەك ئەنقەرەدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر ۋە تۈرك تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى، جامائەت ئەربابلىرى ۋە ئاقساقاللاردىن سىرت مۇخبىرلارمۇ ئىشتىراك قىلدى. خاتىرىلەش پائالىيىتى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشىنى ئوقۇش بىلەن باشلاندى. خاتىرىلەش پائالىيىتىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسى رەئىسى پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندى ئېچىلىش سۆزى سۆزلىدى. ئۇلار بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە بۇ ئىنقىلابتىن ئالىدىغان تەجرىبە ساۋاقلار توغرىسىدا توختالدى. ئاخىرىدا مۇستافا دەستىچى ئەپەندى سۆز قىلىپ، پارتىيەسىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇر دەۋاسىنى قوللاپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇندىن كېيىنمۇ قوللايدىغانلىقىنى، بارىن شېھىتلىرىدەك قەھرىمانلارنى يېتىشتۈرگەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاخىرى بىر كۈنى چوقۇم مۇستەقىللىققا ئېرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بىز يىغىن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن مىكروفونىمىزنى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندىگە ئۇزاتتۇق. ئۇ مەزكۇر پائالىيەتنىڭ ناھايىتى جانلىق ۋە تەسىرلىك ئۆتكەنلىكىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
بۈگۈن بىز ئانقارادا بەشىنچى ئاپرېل بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئىككىنچى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەخپى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپى بىرلىكتە بارىن ئىنقىلابىنى خاتىرىلەش شېھىتلەرنىڭ روھىغا دۇئا قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن بىر ئىپتار پائالىيىتى ئېلىپ باردۇق بۈيۈك بىرلىك پارتىيىسىنىڭ رەئىسى مۇستاپا دەستىچى ئەپەندىم ناھايىتى تەپسىلىي بىر شەكىلدە سۆز قىلغان بولۇپ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە بولغان قوللاش قۇۋۋەتلىشىنى داۋاملىق ئىزچىل شەكىلدە بۈگۈنگە قەدەر قانداق داۋام قىلىپ كەلگەن بولسا بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ناھايىتى ئىزچىل شەكىلدە داۋام قىلدۇرغانلىقىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىشقا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى يىغىنغا قاتناشقان سىياسىي پارتىيە تەمسىلچىلىرى ۋە باشقا تەشكىلاتنىڭ رەھبەرلىرىمۇ بۇ پائالىيەتلەر مۇناسىۋەتلىك كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولدى شۇنداق قىلىپ بۇ رامىزان كۈنىدە ھەممەيلەن بىرلىكتە ئالدى بىلەن شۇ بارىندا شېھىت بولغان پۈتۈن شېھىتلىرىمىز قاتارلىق يەنى شەرقىي تۈركىستاندا مىللىي ئىنقىلاب جەريانىدا جان بەرگەن پۈتۈن شېھىتلىرىمىزنىڭ روھىغا ئاتاپ دۇئا تىلاۋەت قىلدۇق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسى بىرلىكتە بارىن ئىنقىلابى يۈز بەرگەنلىكىنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۈچىنچى ئاپرېل يەكشەنبە كۈنى ئىستانبۇلدا شېھىتلىرىمىزگە دۇئا قىلىش ۋە ئىپتار تېمىسىدا بارىن شېھىتلىرىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن زۇلۇملىرىغا قارشى يۈز بەرگەن بۇ ئىنقىلابنىڭ ئالدى كەينىدىكى ئۇيغۇر ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دىققەت نۇقتىسى بولماقتا. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بارىن ئىنقىلابىنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبى ھەققىدىكى مەخسۇس ئوبزورىدا بولسۇن. بارىن ئىنقىلابى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەھكۇملۇققا قارشى سۇنماس روھىنىڭ نامايەندىسى. بارىن ئىنقىلابى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى يىللىرىدىن كېيىن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر نوپۇسىنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلىپ يۈرگۈزگەن ئاتالمىش پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ بايلىق مەنبەلىرىنى تالان تاراج قىلىشى ئۇيغۇرلارنىڭ ئومۇميۈزلۈك نامراتلاشتۇرۇلۇشى بىڭتۇەننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ياردىمىدە كېڭىيىشى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ياشاش مۇھىتىغا كۈچلۈك تەھدىت شەكىللەندۈرۈشى قاتارلىق تۈرلۈك زۇلۇملىرىغا قارشى ئېلىپ بارغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كۆلىمى بىر قەدەر زور تەسىرى كۈچلۈك بولغان بىر قېتىملىق قوراللىق ئىنقىلابىدۇر شۇڭا بۇ ئىنقىلاب ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۈگۈنكى زامان سىياسىي تارىخىدا ئۆچمەس ئىز قالدۇرغان ئىنقىلاب ھېسابلىنىدۇ ئۇيغۇرلار بارىن ئىنقىلابىنىڭ رەھبىرى زەيدىن يۈسۈپنى ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئالىدۇ بارىن ئىنقىلابىدىن پەخىرلىنىدۇ ۋە ياد ئېتىدۇ بارىن ئىنقىلابى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرلارنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلىپ ئېلىپ بېرىۋاتقان پىلانلىق يامان غەرەزلىك سىياسەتلىرىنىڭ ئەسلى ماھىيىتىنى ئۇيغۇر خەلقىگە ئېچىپ بەرگەن ئۇيغۇرلارنىڭ زۇلۇمغا قارشى ئىرادىسىنى كۈچەيتكەن جاھالەتكە باش ئەگمەس ئۇيغۇر روھىغا كۈچ قوشقان ئىنقىلابتۇر بارىن ئىنقىلابىنىڭ قوزغىلىشىغا سەۋەب بولغان ئامىللار زەيدىن يۈسۈپنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كۈرەش روھىنى قانداق ئويغاتقانلىقى قانداق ئۇيۇشتۇرغانلىقى ئۇنىڭ خىتاي ئەسكەرلىرى بىلەن بولغان كۈرەشتە قانداق شېھىت بولغانلىقى ئۇنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانى ئەخلاق پەزىلەتلىرى ئۇيغۇرلار قىزىقىدىغان ئەڭ مۇھىم نۇقتىلارنىڭ بىرىدۇر

يەر ئارقىلىق تىرىكچىلىك قىلىشىغا ئېغىر قولايسىزلىقلارنى ئېلىپ كەلگەن ۋاقىتقا توغرا كېلىدۇ سەكسىنىنچى يىللار خىتاي بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقى مۇناسىۋەتلىرىدە ياخشىلىنىش بولۇپ ئاتمىشىنچى يىللاردا تاقالغان قورغاس قاتارلىق چېگرالارنىڭ ئېچىلىشى ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىپ كەتكەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا ۋەتىنىگە قايتىپ ئۇزۇن ئايرىلغان ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن قايتا كۆرۈشۈۋاتقان دەۋر ئىدى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلدىن تاكى پارچىلانغۇچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇرلارنى خىتاي بىلەن بولغان گېئوسىياسەتتە قوللىنىش ئۈچۈن ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى كۈچلەندۈرۈش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشقا كۆپ ئەھمىيەت بەرگەن ئىدى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن ئۇيغۇر دىيارى ئارىسىدىكى چېگرا ئېچىۋېتىلگەندىن كېيىن تېزدىن گۈللەنگەن چېگرا ھالقىغان خەلقئارالىق سودا ۋە ئالاقىلار ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىك تۇيغۇسىنىڭ ئويغىنىشىغا تۈرتكە بولدى بۇ سەۋەب سەكسىنىنچى يىللاردىن تاكى بارىن ئىنقىلابى پارتلىغانغا قەدەر بولغان قىسقىغىنە بىر قانچە يىلدا ئۇيغۇرلار مەدەنىيەت سەنئەت مائارىپ سودا قاتارلىق تۈرلۈك ساھەلەردە غايەت زور يۈكسىلىشلەرگە ئېرىشتى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى يۈز بەرگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى دەل بۇ خىل مىللىي ئويغىنىشنىڭ مەھسۇلى دېيىشكە بولاتتى. بۇ دەۋر يەنە پۈتكۈل دۇنيا مۇسۇلمانلىرىدا كۈچلۈك دىنىي ئويغىنىش باشلانغان دەۋر بولۇپ، ئۇيغۇرلاردىمۇ ئوخشاشلا دىنىي ئېتىقاد تۇيغۇسى كۈچلەنگەن ئون يىللىق مالىمانچىلىق ۋە ئۇنىڭدىن ئاۋۋالقى قاباھەتلىك يىللاردا چېقىپ تاشلانغان مەسچىتلەر تېز سۈرئەتتە ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن، دىنىي تەلىم تەربىيەگە بولغان ئېھتىياج ئاشقان دەۋر ئىدى. بۇ ھەقتە شان روبېرتس ئۇيغۇرلارغا قارشى ئۇرۇش ناملىق كىتابىدا مۇنداق يازغان. دېڭشياۋپىڭنىڭ ئىسلاھاتى نەتىجىسىدە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى ئۇيغۇرلارغا يېڭى پۇرسەتلەرنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى نۇرغۇن كىشىلەر ئىگىلىك تىكلەش ھەتتا چەت ئەللەرگە چىقىپ سودا قىلىش پۇرسىتىدىن پايدىلانغان ئىدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر نەشرىياتچىلىقى ۋە مۇزىكا ساھەسى تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ بارغانسېرى قاتتىق تەكشۈرۈشىگە ئۇچراپ دىنىي ئەركىنلىككە قاتتىق چەكلىمە قويۇلغانلىقتىن سىياسىي بوشلۇق تارايغان ئىدى كىشىلىك ئەركىنلىكنىڭ قايتىدىن بوغۇلۇشىغا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇستەقىل تۈركىي دۆلەتلەرنىڭ قۇرۇلۇشىدىن پەيدا بولغان ئۈمىد قوشۇلۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىكى ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش تەلىپىنى كۈچەيتىۋەتكەنىدى. بۇ ۋاقىت يەنە ئىش ئورنىدىن قالدۇرۇلۇش سىياسىتى يولغا قويۇلغان دەۋرگە توغرا كېلىدۇ. بۇ ھەقتە شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ خىتاي تەتقىقاتچىسى لى شياۋشيا شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەت ئىشچىلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە ھازىرقى ئەھۋالى ناملىق ماقالىسىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ توقسىنىنچى يىللارغا كەلگەندە شىنجاڭ خىتاينىڭ ئېنېرگىيە ستراتېگىيىسى ئۈچۈن مەخسۇس رايون قىلىپ ئۆزگەرتىلدى شىنجاڭنىڭ سانائەت قۇرۇلمىسى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا بايلىق ئارتۇقچىلىقى بولغان ئېغىر سانائەتكە يەنى نېفىت تەبىئىي گاز رەڭلىك مېتال قاتارلىق سانائەتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىشكە يۈزلەندى. ئەمما بۇ خىلدىكى كارخانىلارنىڭ كۆپىنچىسى مەركەزنىڭ كارخانىلىرى بولۇپ، يەرلىكتىن ئىشچى قوبۇل قىلىشى چەكلىك ئىدى. ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى ناھىيە ۋە شەھەرلەردىكى زور بىر تۈركۈم دۆلەت ئىگىلىكىدىكى چوڭ كىچىك كارخانىلار تۈزۈلمە ئۆزگەرتىش ياكى ۋەيران بولۇش بىلەن تەڭ غايەت زور مىقداردىكى ئىشچىلار ئىش ئورنىدىن ئايرىلدى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئاز سانلىق مىللەتلەر، كۆپ ساننى ئىگەللەيتتى. دېمەك، خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، شىنجاڭنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ياردەم قىلىمىز دېگەن يالغانچىلىقى بىلەن ئاتالمىش ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىنىڭ پۈتكۈل سانائەت ئىشلەپچىقىرىش ساھەلىرىدە قۇرۇپ چىققان دۆلەت ئىگىلىكىدىكى چوڭ كىچىك كارخانىلار بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلغا كەلگەندە تۈزۈلمە ئۆزگەرتىش ياكى ۋەيران قىلىنىش باھانىسىدە يوقىتىلغان ئىدى. ئەينى دەۋردە جەنۇبتىن شىمالغا يېزىدىن شەھەرگە كۆچۈرۈلۈپ بۇ كارخانىلاردا ئەرزان ئەمگەك كۈچى قىلىنغان مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلار ئىش ئورنىدىن قالدۇرۇلۇپ ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئاساس قىلغان غايەت زور ئىشسىزلار قوشۇنى شەكىللەنگەنىدى لى شياۋشيانىڭ بۇ تەتقىقات ماقالىسىدە

ھەر يىلى ئاز سانلىق مىللەتلەردىن قوبۇل قىلىنىدىغان ئىشچىلارنىڭ سانى ئوتتۇز پىرسەنتتىن ئەللىك پىرسەنتكىچە بولۇشى بەلگىلەنگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە بولسا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىر تۇتاش ئىشچى قوبۇل قىلىش پىلانى تۈزۈپ ئاز سانلىق مىللەت ئىشچىلىرى قوبۇل قىلىنىدىغان ئىشچىلار سانىنىڭ ئەللىك پىرسەنتتىن كەم بولماسلىقى بېكىتىلگەن ھەتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقلەردىن قوبۇل قىلىنغان ئىشچىلارنىڭ سانى ئەللىك پىرسەنتتىنمۇ ئېشىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارغا كەلگەندە يەتمىش ئۈچ پىرسەنتكىچە يەتكەن دېمەك خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا قۇرغان زور كۆلەمدىكى دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلاردا ئىشلەيدىغان ئىشچىلارنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلار يۇقىرى نىسبەتنى ئىگەللىگەن ئاتالمىش ئىش ئورنىدىن قالدۇرۇلۇش باشلانغاندىن كېيىن تەبىئىي ھالدا ئىش ئورنىدىن قالىدىغانلار يەنىلا ئۇيغۇرلار بولغانىدى تەسەۋۋۇر قىلىشقا بولىدۇكى بارىن ئىنقىلابى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى پۈتكۈل ياشاش شارائىتلىرىدىن مەھرۇم قىلىپ، ئۆلۈم گىردابىغا ئىتتىرىۋاتقان مەزگىلدە مەيدانغا چىققان. بۇ خىل مۇرەككەپ تارىخىي شارائىتتا مەيدانغا كەلگەن بۇ ئىنقىلاب ئۇيغۇرلاردىكى مىللىي ۋە دىنىي ئويغىنىشنىڭ بىرلىشىشىنىڭ مەھسۇلى بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئادالەتسىزلىكى، قانۇنسىز باستۇرۇشى ۋە ئېزىشلىرىگە قايتۇرغان ئەڭ كۈچلۈك ئىنكاسى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كېيىنكى قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ ئاساسى بولغانىدى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى بارىن ئىنقىلابىنى ئاتالمىش خەلقئارا تېررورلۇق جىھادىي ھەرىكەتلىرى بىلەن باغلاپ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كەلگەن جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلدى ھالبۇكى پولاتتەك پاكىتلار ۋە مەڭگۈ ئۆچمەس تارىخلار ئۇيغۇرلارنىڭ جاھالەتكە مۇستەملىكىچىلىككە قارشى ئادالەت كۈرەشلىرى ئۇلارنىڭ قەھرىمانلىق روھىنى ئويغىتىش خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ ئەسلى ماھىيىتىنى تارىخنىڭ ھەقىقەتلىرى بىلەن ئېچىپ تاشلاپ ئادالەتكە ئېرىشىش يولىدا ھەرگىز چېكىنمەسلىككە كۈچ ۋە جاسارەت ئاتا قىلىدۇ، ئەلۋەتتە.
بۇ يىل قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىمۇ دۇنيانىڭ ھەرقايسى مەملىكەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار قاتارىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىقىنى خاتىرىلىگەن. ئىگىلىشىمىزچە، تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى ئالمۇتا شەھىرىنىڭ ئاقجول رېستورانىغا جەم بولغان ئۇيغۇرلار بۇ پائالىيەتنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئىپتار زىياپىتى شەكلىدە ئۆتكۈزگەن. تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر. بۇ يىل قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىمۇ دۇنيانىڭ ھەر قايسى مەملىكەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار قاتارىدا مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىقىنى خاتىرىلىدى. بۇ يىلقى بارىن ئىنقىلابىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى كورونا ۋىرۇسى ۋاباسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى بىرئاز يۇمشىتىلغان، شۇنداقلا دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن مۇقەددەس ۋە خاسىيەتلىك ئاي بولغان رامىزان كىرگەن كۈنلەردە بولۇپ ئۆتتى. تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى ئالمۇتا شەھىرىنىڭ ئاقجول رېستورانىغا جەم بولغان ئۇيغۇرلار بۇ پائالىيەتنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئىپتار زىياپىتى شەكلىدە ئۆتكۈزدى. مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىلى رەھىمجان مەنسۇروف بۇ پائالىيەتنىڭ ئاساسىي مەقسىتىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى. ئۇ بۇ پائالىيەتنىڭ قازاقىستان قانۇنلىرىغا مۇۋاپىق ھالدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. بىز مەزكۇر پائالىيەت ھەققىدە مەلۇمات ئىگىلەش مەقسىتىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرىنىڭ بىرى، ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ گۈلدالا يېزىسىنىڭ يۇرت جامائەت ئاكتىپى ئازات قۇربانوف ئەپەندىگە مۇراجىئەت قىلدۇق. ئۇ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. پائالىيىتىمىز ياخشى ئۆتتى، ھەر تەرەپتىن مېھمانلار بىلەن يەتمىشتىن ئوشۇقراق ئادەم بولدى. مۇشۇ بارىن، غۇلجا ۋەقەسى، ئۈرۈمچى ۋەقەلىرىگە ۋەتىنىمىزدىن شېھىت بولۇپ كەتكەن، ۋەتەن داۋاسىدا ئۆلۈپ كەتكەن قېرىنداشلىرىمىزغا ئاتاپ خەتمە قۇرئان ئوقۇلدى. بۇ خەتمە قۇرئاننى مۇشۇ دۇقنىڭكى ئەزاسى بىزنىڭ تۇرسۇنجان ھاجىم سېيىتوف ئۆزى باشلاپ ئوقۇدى.

سۆزگە چىققانلاردىن سۇلتانقورغان مەھەللىسىنىڭ يىگىت بېشى نىزامىدىن تالغار ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى توختاخۇن ئىمىنجاكان، رېگىيونال مەشرەپنىڭ بېگى دولقۇنتاي سۆزلىدى. ياخشى سۆزلەر بولدى. ئەمدى ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قوشۇمچە ئېيتقان سۆزلىرى، چاقىرغىنىغا رەھمەتنى ئېيتىپ، بۇنىڭدىن كېيىن قۇرۇلتاينى قوللاپ-قۇۋۋەتلەپ، بىللە ئۆزلىرىنىڭ ياردەم قول ئۇچىلىرىنى سۇنۇشقا ۋەدىلىرىنى بەردى. بولۇپمۇ بىرىنچى ئوچېرېدتە ژىغقان مۇشۇ بەدەل پۇل توغرىسىدا مەسلىھەتلەر بولدى. شۇ بەدەل پۇللىرىنى ئەمدى جىگىت باشلىرىغا، مەلىلەرگە يەتكۈزۈپ، شۇ پۇللارنى ھەممىمىز بىرلىكتە توپلاپ، يىگىرمە بەشىنچى ماي بەشىنچى ئاينىڭكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى يىغىنىغا يەتكۈزۈشكە ۋەدە قىلىشتۇق. ياخشى سۆزلەر، ياخشى پىكىرلەر، ياخشى سوئاللار قويۇلدى، ياخشى ئۆتتى. ھەممىسى ئاخىرىدا رازى بولۇپ، ئۆزىنىڭ رەھمىتىنى ئېيتىپ، ياخشى دۇئالار بىلەن قايتتۇق.

بەزى ۋەكىللەر كۆپسى بىلىدۇ، ئوتتۇز بىرىنچى مارت كۈنى مۇشۇنداق ئاخباراتنامە چىقاردىم، بۇنىڭدا روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسى، ئۇيغۇرغا بۇنىڭ پايدا زىيىنى، پايدىسى توغرىلىق ئۆزەمنىڭ تەھلىل قىلغان، ئۇزاق ئويلىنىپ پىكرىمنى يازدىم، شۇ يازغان ئارگۇمېنت فاكتلاردىن ھازىر بۈگۈنگىچە ھېچنېمە ئۆزگەرمىدى، شۇنى شە ئۆزەڭلار ئىزدەپ ئوقۇپ تېپىڭلار، بۇنى ياش بالىلار بىلىدۇ، ئىنتېرنېت ساۋادى بۇلار. تاشلاپ بېرىمەن ئىنتېرنېتتا ياكى تونۇشلار ئارقىلىق ئۆزاڭلار ۋاتساپتىن ئېلىڭلار. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن بىرى گۈلىستان ھەمرايېۋا خانىم بارىن ئىنقىلابىغا بېغىشلانغان مەزكۇر پائالىيەتنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىي كومىتېتى رەئىسىنىڭ ئورۇنباسارى ئەركىن ئەخمەتوف ۋە ئۇنىڭ سەپداشلىرى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغانلىقى كۆپچىلىككە قاتتىق تەسىر قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.

ئۇ ئۆزىنىڭ ھەقىقىي سىياسەتشۇناس، دۇنيا ۋەزىيىتىدىن، ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالىدىن ياخشى خەۋەردار ناتىق ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۇنىڭغا ئۆزەم ۋە سەپداشلىرىم نامىدىن ئالاھىدە مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرىمەن. بۇ پائالىيەتنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى شۇنىڭدىكى، ئۇنىڭدا سۆزگە چىققانلار ئۆزلىرىنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ھەر تەرەپلىمە قوللاپ-قۇۋۋەتلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ بىزگە ئەلۋەتتە ئالاھىدە بىر روھ بېغىشلىدى دېسەممۇ بولىدۇ.

ئانا تىلدىكى مائارىپىمىزنى ساقلاپ قېلىشنىڭ كەينىگە قالدۇرمايدىغان مۇھىم ۋەزىپە ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
مەزكۇر مۇراسىمدا ئالمۇتى شەھەرلىك يىگىت باشلىرى ئىتتىپاقى جەمئىيەتلىك تەشكىلاتى قەھرىمان غوجامبەردىگە ئۆزلىرى تەسىس قىلغان قازاقىستان مۇستەقىللىقىغا ئوتتۇز يىل بەلگىسىنى تەقدىم قىلىپ، ھۆرمەت بىلدۈردى. ئىگىلىشىمىزچە، بەشىنچى ئاپرېل كۈنى قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ ئاخباراتنامە ناملىق تور ژۇرنىلى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىتىلغان. مەزكۇر ئاخباراتنامىنىڭ بۇ سانى بارىن، ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىگە ئوتتۇز ئىككى يىل، مىڭ توققۇز يۈز توقسان، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى، دەپ ئاتالغان. ئۇنىڭدا بارىن ئىنقىلابىنىڭ پارتلىشىدىكى ئامىللار، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيەسىنىڭ قۇرۇلۇشى، بارىن ياشلىرىنىڭ قوراللىق قوزغىلىڭىنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە جەريانى، ئىستىلاچى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارىن ئىنقىلابىنى رەھىمسىزلەرچە باستۇرۇش تەدبىرلىرى، بارىن ئىنقىلابىنىڭ تارىخىي ئەھمىيىتى قاتارلىق تېمىلار يورۇتۇلغان. قەھرىمان غوجامبەردى بارىن ئىنقىلابىنىڭ تارىخىي ئەھمىيىتىنى مۇنداق دەپ چۈشەندۈرگەن، بارىن ئىنقىلابى غەپلەت ئۇيقۇسىدا ياتقان ئۇيغۇرلاردا مىللىي ئويغىنىشنىڭ، مىللىي سىياسىي ئاڭنىڭ ۋە مىللىي غۇرۇرنىڭ كۈچىيىشىگە كۈچلۈك تۈرتكە بولدى. بارىن مىللىي ئازادلىق قوزغىلىڭىنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارغا يەتكۈزگەن تەسىرىنىڭ نەتىجىسىدە مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئىستانبۇلدا دۇنياۋى خاراكتېرگە ئىگە ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ئىدىيەسىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تەشكىلات شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى تەسىس قىلىندى. بارىن قوزغىلاڭچىلىرىنىڭ روھى ھازىرقى خەلقئارا ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىگە ئىلھام ۋە مەدەت بولۇپ كەلدى. بۇ پروگراممىنى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۈچۈن ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
ئىستانبۇلدا ئېچىلغان سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق كىتاب يەرمەنكىسىدە ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ھەققىدە تەشۋىقات ۋەرەقىلىرى تارقىتىلغان. يەرمەنكىگە قاتناشقان فالۇنگوڭ مۇرىتلىرى تەشۋىقات ۋەرەقىلىرى تارقىتىپ، خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەرگە قاراتقان باستۇرۇشلىرىنى ئەيىبلىگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىزلەر.
ئىستانبۇل يېڭى قاپىدىكى ياۋراسىيا كۆرگەزمە سەنئەت مەركىزىدە ئېچىلغان سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق كىتاب يەرمەنكىسىدە تۈركىيەدىكى فالۇنگوڭ جەمئىيىتى يەرمەنكىگە قاتنىشىپ كۆرگەزمە ئاچتى ئۇلار فالۇنگوڭ تەرىقىتىنى تونۇشتۇرۇش خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ يوقىلىشى ئۈچۈن ئىمزا توپلاش پائالىيىتى ئېلىپ باردى ئۇلار مەزكۇر يەرمەنكىدە يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مىللىي بېسىمغا ئۇچراۋاتقانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك تەشۋىقات ۋاراقلىرى تارقاتتى يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىن ئۈچىنچى ئاپرېلغىچە ئالتە كۈن داۋام قىلغان سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق كىتاب يەرمەنكىسىگە ئارزۇيىڭىزنى بايقاڭ دېگەن نام بېرىلگەن بولۇپ بۇ يەرمەنكىگە ئۈچ يۈز ئەللىك نەشرىيات ئورگىنى قاتنىشىپ يەرمەنكە ۋە كۆرگەزمە ئاچقان فالۇنگوڭ مۇرىتلىرى مەزكۇر يەرمەنكىدە تارقاتقان تەشۋىقات ۋاراقچىلىرىدا خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ فالۇنگوڭچىلارغا تىبەتلەرگە ۋە ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان تۇتقۇن قىلىش قىيىن قىستاققا ئېلىش ئىز دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىش قاتارلىق ۋەھشىيانە باستۇرۇشلىرى تونۇشتۇرۇلغان فالۇنگوڭچىلار ئوخشاش پائالىيەتنى يەنە ئىنتېرنېت تور تاراتقۇلىرى ئارقىلىقمۇ ئېلىپ بارغان بولۇپ كىشىلەرنى تور ئارقىلىق ئىمزا قويۇشقا چاقىرىق قىلغان فالۇنگوڭچىلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تەشۋىقات ۋاراقچىلىرىدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا چەكلىمە قويغانلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئالىملىرى ۋە ئېتىقادلىق كىشىلىرىنى تۇتقۇن قىلغانلىقى ئۇيغۇرلارنى دىندىن چىقىرىش ۋە خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىگە چوقۇنۇشقا مەجبۇرلانغانلىقى يېزىلغان تەشۋىقات ۋاراقچىلىرىدا يەنە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەسچىتلەرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى تەرىپىدىن چېقىلغانلىقى بەزى مەسچىتلەرنىڭ مەيخانىگە ئايلاندۇرۇلغانلىقى ھەربىر ئۇيغۇر ئائىلىسىگە بىردىن خىتاي كادىرى ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى يېزىلغان ئۇنىڭدا يەنە خىتاي كادىرلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئارىسىدا دىنىي ئىبادەت قىلغانلارنى بايقىغان ھامان ساقچىغا مەلۇم قىلىدىغانلىقى ئۇلارنى لاگېرغا سولاتقۇزغانلىقى ۋە لاگېردا ئۇلارنى دىندىن چىقىشقا مەجبۇرلايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن بىز ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسى توغرىسىدا پىكىر قاراشلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن يەرمەنكىدە كۆرگەزمە ئاچقان فالۇنگوڭ مۇرىتلىرىدىن دەمەت ۋە ھازەل خانىملار بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق

يازغۇچى تەتقىقاتچى ئېتەن گوتماننىڭ تەتقىقات ئېلىپ بېرىشى نەتىجىسىدە خىتاي تۇتقۇن قىلغان كىشىلەرنىڭ ئىچكى ئورگانلىرىنى مەجبۇرىي ئېلىپ سېتىش قىلمىشى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى ئوتتۇرىغا چىققان خىتاي تۇتقۇن قىلغان ئىنسانلارنىڭ ئىچكى ئورگانلىرىنى كۆچۈرۈشنى ئىككى مىڭ يىلغىچە ھەر يىلى بىر مىڭدىن ئىچكى ئورگاننى كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيىسى ئېلىپ بارغان بىراق بۇ سان ئىككى مىڭ يىلدىن كېيىن يىلىغا قىرىق مىڭدىن ئېشىپ كەتكەن

بىر كۈن ئىلگىرى خەۋەر بېرىش بىلەنلا خالىغان ئىچكى ئەزاغا ئېرىشەلەيدۇ چۈنكى خىتاينىڭ قولىدا يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدىكى كىشىلەرنىڭ تىزىملىكى مەۋجۇت بىر تەرەپتىن قىيىن قىستاق ئېلىپ بارىدۇ يەنە بىر تەرەپتىن ئىچكى ئەزاغا ئېھتىياجى بولغان كىشىلەرگە تۇتقۇندىكى كىشىلەرنىڭ بۆرەكلىرىنى ئېلىپ ساتىدۇ

شۇ سەۋەبتىن كىملىك سالاھىيىتى ئېنىقلانمايدۇ كىملىك سالاھىيىتى ئېنىقلانمىغانلىقى ئۈچۈن كىم ھايات كىم تۈرمىدە بىلەلمەيمىز ھازىرمۇ ئىز دېرەكسىز يوقاپ كېتىۋاتقانلار مەۋجۇت دەمەت خانىم سۆزىدە يەنە ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئىچكى ئورگانلىرىنىڭ ئېلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئوخشاشلا ئىچكى ئورگانلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئېلىنغانلىقىنى ئىككى يىل ئىلگىرى ئۇيغۇرلارنىڭ قان ئەۋرىشكىلىرىنى ئالغانلىقىنى ئاڭلىدۇق مەن بىر تۈرك بولۇش سالاھىيىتىم بىلەن ئۇلارنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئەندىشە قىلىمەن چۈنكى ئۇلار پەرقلىق بىر زۇلۇمغا ئۇچراۋاتىدۇ خىتاي ئۆز خەلقىگە يەنى فالۇڭگۇڭ مۇرىتلىرىغا بۇنچىۋالا زۇلۇم قىلىۋاتقان يەردە ئۇيغۇرلارغا قانچىلىك ئېغىر زۇلۇم قىلىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ دەمەت خانىم سۆزىدە يەنە خىتاينىڭ ئاتالمىش قوشماق تۇغقانچىلىقنى باھانە قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە بىردىن خىتاينى مەجبۇرىي ئورۇنلاشتۇرۇپ جاسۇسلۇققا سېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە بىردىن خىتاي ئەر ئورۇنلاشتۇرۇۋاتىدۇ بىزنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرىمىز بويىچە بۇ قەتئىي قوبۇل قىلىنمايدىغان بىر قىلمىش ئائىلە دېمەك بىزنىڭ ئىززەت ئابرۇيىمىز ئار نومۇسىمىزدۇر مېھمانلارغا ھەر زامان ئىشىكىمىز ئوچۇق بىراق ئائىلىمىزگە ئۈسۈپ كىرىش ئىشغال قىلىش ھېچ بىر زامان قوبۇل قىلىنمايدۇ خىتاينىڭ زۇلۇمى بۇنىڭ بىلەن چەكلىنىپ قالمايدۇ كىچىك بالىلارنى ئائىلىسىدىن ئايرىپ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قاماپ مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتى ئېلىپ بارىۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاي ئوخشاش قىلمىشنى فالۇنگوڭچىلار ئۈستىدىنمۇ ئېلىپ بارىۋاتىدۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنى ئىلاھ دەپ كۆرسىتىشكە ۋە كىشىلەرنى ئۇنىڭغا چوقۇنۇشقا زورلاۋاتىدۇ ئۇلار ئىنسانلارنىڭ باشقا بىر جەمئىيەت ۋە ياكى پارتىيە قۇرۇشىغا رۇخسەت قىلمايدۇ خىتايدا ھېچقانداق بىر مۇخالىپ كۈچ بولمىغانلىقى ئۈچۈن خىتاي ئۆزىنىڭ دىكتاتورلۇق ھۆكۈمرانلىقىنى داۋام قىلىۋاتىدۇ بىز بۇ زۇلۇمنىڭ دەرھال توختىتىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز

خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ ئىدېئولوگىيىسىنى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلمىسۇن ئاسسىمىلياتسىيە بولۇپ كېتىشتىن ساقلانسۇن بىز ھەر زامان ئۇلارنىڭ يېنىدا بولىمىز يازغۇچى ئېتان گۇتمان قىرغىنچىلىق ناملىق كىتابىدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئادەم ئورگانلىرىنى مەجبۇرىي ئېلىۋېلىش ھەرىكىتىنىڭ ئەڭ دەسلەپ ئۇيغۇرلاردا سىناق قىلىنغانلىقىنى دەلىل ئىسپاتلىرى بىلەن يازغانىدى مەزكۇر يەرمەنكىدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تەشۋىقات ۋاراقچىلىرى تارقىتىۋاتقان ھازەل ئىسىملىك فالۇن گوڭ مۇرىتىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ ئىرانلىق ئىكەنلىكىنى ۋە فالۇن گوڭ مۇرىتى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۈچ يىلدىن بۇيان تۈركىيىدە ياشاۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ھازەل خانىم بىزنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە نېمىلەرنى بىلىسىز دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى مەن بىر قانچە يىل ئىلگىرى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى يىقىلسۇن دېگەن پائالىيەتكە قاتناشقاندىن كېيىن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مەلۇماتقا ئىگە بولدۇم خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ۋە ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ بۇ ھەقتە ئاخباراتلاردا نۇرغۇن مەلۇماتلارنى ئۇچراتتىم ياخشى بولغىنى بىر قانچە دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى قوبۇل قىلدى ۋە بۇنىڭغا قارشى بەزى قارارلارنى ئالدى بۇ ياخشى باشلىنىش بولدى مەن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ ۋە تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ بۇ قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىپ خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىگە قارشى قەدەم بېسىشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ توختىتىلىشىنى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ يىقىلىشىنى ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە فالۇنگۇڭ مۇرىتلىرىنىڭ ئەركىنلىككە چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى